SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ໃນຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ ໃນປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມີການເລືອກນາງງາມໂລກ ທີ່ວ່າໄດ້ນາງສາວຜູ້ໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າມັນມີການຂັດແຍ້ ງກັນໃນດ້ານອາຍຸ ກະເລີຍມີເຫດການບາງສິ່ງບາງຢ່າງເກີດຂຶ້ນ ທີ່ວ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ ອັນນີ້ກະເປັນ ຖືວ່າເປັນເລື່ອງອົນລະເວງ ເລື່ອງຂອງນາງງາມໂລກຂ ອງ ຂອງລາວ ທີ່ມີການເລືອກກັນໄປຫວ່າງໄວໆນີ້ເນາະ ຫຼັງຈາກທີ່ຄົນໃນແວດວົງນາງງາມໂລກຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກະລຸກຂຶ້ນມາ ແສວ່າ ສຸພາວະດີ ພົງສະຫວັນ ຜູ້ຄອງມົງກຸ ດນາງງາມໂລກຂອງລາວ ປີ 2021 ບອກວ່າ ແຈ້ງອາຍຸກັບກອງປະກວດ ບໍ່ຕົງກັບອາຍຸຈິງເນາະ ຕໍ່ມາເນາະ ສຸພາວະດີກະຍອມສະຫຼະຕຳແໜ່ງ ໂດຍບໍ່ຍອມອະທິບາຍເຫດຜົນ ແຕ່ວ່າຄົນໃນວົງໃນນາງງາມຂອງລ າວ ກະບອກວ່າ ສຸພາວະດີນັ້ນ ຫາຫຼັກຖານມາຊີ້ແຈງບໍ່ໄດ້ ແລ້ວກະຫວ່າງວັນທີ 6 ເມສາທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ສາຍແກ້ວ ສີດາວົງ ປະທານກອງປະກວດນາງງາມໂລກຂອງລາວເນາະ ປະຈຳປີ 2021 ກໍໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າ ວປົດສຸພາວະດີ ແລ້ວກະປະກາດຕັ້ງ ອ່າ Miss World ຫຼືວ່ານາງງາມໂລກຄົນໃໝ່ ກໍຄື ພອນວິໄລ ຫຼວງລາດ ຮອງອັນດັບ 1 ເປັນນາງງາມໂລກ 2021 ແທນ ໂດຍ ພອນວິໄລ ຫຼວງລາດ ນີ້ ກະເຄີຍປະກວດນາງງາມມາ 2 ເວທີແລ້ວ ກະເປັນລອງອັນດັບ 3 ນາງສັງຂານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປີ 2016 ແລະ ກະລອງອັນດັບ 1 ນາງສາວລາວ 2016 ເຊັ່ນກັນເນາະ ຄັ້ງນີ້ເນາະ ພອນວິໄລ ກະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນນາງງາມໂລກຂອງລາວ 2021 ແທນສຸພາ ວະດີ ແລະ ກະຊິເດີນທາງໄປປະກວດລອບສຸດທ້າຍທີ່ເປີໂຕຣິໂກເນາະ ມັນກະແປກຢູ່ ຄົນເນາະ ຄັນອາຍຸປານນີ້ ເປັນສາວແລ້ວ ມັນກະຕ້ອງມີບັດປະຈຳໂຕຊີ້ນະ ແລ້ວນາງງາມຜູ້ທີ່ວ່າຖືກປົດຫັ້ນກະ ໃນເມື່ອໄ ປສະໝັກຫັ້ນ ບໍ່ມີການກວດເບິ່ງບັດປະຈຳໂຕ ຫຼືວ່າອາຍຸເທົ່າໃດຊັ້ນບໍ ຈຶ່ງ ຈຶ່ງວ່າໃຫ້ເລືອກ ອັນນີ້ໂດຍ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ການ ການເລືອກນີ້ ມັນກະຕ້ອງມີເລື່ອງຂອງການສະແດງເອກະສານຫຼັກຖານຕ່າງໆເ ນາະ ແຕ່ວ່າ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ຜູ້ທີ່ຖືກປົດນີ້ ເອົາເອກະສານຫຼັກຖານຂອງຜູ້ໃດ ຫຼື ຜູ້ອື່ນບໍ ເອົາໄປ ໄປສະແດງຕົງນີ້ເນາະ ມັນກະເລີຍເກີດປັນຫາ ເພາະວ່າຄົນທີ່ຍື່ນນີ້ເນາະ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວນີ້ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າປະກວ ດນີ້ ອາຍຸຈະຕ້ອງບໍ່ເກີນ 26 ປີເນາະ 26 ປີ

ແລ້ວກະໄດ້ສະໝັກ ແລ້ວກະໄດ້ເປັນນາງງາມໂລກຂອງລາວຊຸດສົກປີ 2021 ບັດແລ້ວກໍມີການໂຕ້ຖຽງກັນ ແລ້ວກະບອກເອົາໜັງສືໄປຢັ້ງຢືນ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າຫັ້ນ ແຕ່ວ່າຢັ້ງຢືນບໍ່ໄດ້ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າບໍ່ເອົາໜັງສືໄປໃ ຫ້ເບິ່ງ ແລ້ວກະເລີຍວ່າຖືກປົດ ຄັນວ່າຖືກປົດນີ້ ນາງສາວໃໝ່ນີ້ ພອນວິໄລ ຫຼວງລາດນີ້ນະ ທີ່ວ່າເຄີຍແຂ່ງນາງງາມລາວ ຫຼາຍລະດັບຫຼາຍສະໄໝມາແລ້ວນີ້ ບັດນີ້ໄດ້ເປັນນາງງາມໂລກ ມິສເວີ ຂອງສາທາລະນ ະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ນະ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈຳໄດ້ນີ້ ທ່ານເວົ້າວ່າອາຍຸ 25 ປີບໍ 21 ປີບໍ ເທົ່າໃດເນາະ ອາຍຸ 20 25 ປີ ປະມານນີ້ ຄັນວ່າອາຍຸຜູ້ກ່ຽວ 25 ປີນີ້ ຊົ່ວຊິໄປແຂ່ງນາງງາມໂລກໃນເວທີສາກົນນີ້ນ ະ ກໍແປວ່າອາຍຸຜູ້ກ່ຽວຫັ້ນ ມັນ ມັນ ມັນຄົງຈະກາຍອາຍຸທີ່ວ່າຈະເປັນນາງງາມໂລກໄດ້ ກະແປວ່າ ເປັນຫຍັງເອົາຜູ້ກ່ຽວຊັ້ນນະ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄືການປະກວດນາງງາມໂລກເນາະ ຂອງ ຂອງແຕ່ລະປະເທດນີ້ ກະຊິມີອາຍຸຢູ່ໃນ ໃນເກນທີ່ເຂົາກຳນົດເອົາໄວ້ ການປະກວດນາງງາມໂລກໄປຕ່າງປະເທດນີ້ເນາະ ກະຄືການປະກວດນີ້ ມັນ ມັນຊິຕໍ່ເນື່ອງກັນ ກະບໍ່ ບໍ່ຫ່າງກັນ ບໍ່ດົນ ບໍ່ຫ່າງກັນປານໃດ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ກະຊິຢູ່ ໃນເກນຂອງ ຂອງຜູ້ນີ້ມີອາຍຸຕາມຄຸນສົມບັດຢູ່ເນາະ ແລະ ກ່ຽວກັບນາງງາມໂລກນີ້ນະ ມັນ ມັນມີການກວດອາຍຸຢ່າງເຄັ່ງຄັດແນ່ນອນແຫຼະ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນມີບັນຫາໃນດ້ານອາຍຸ ກ່ຽວກັບ ອ່າ ນາງສາວ ທີ່ວ່າຖືກປົດໄປ ແລ້ວກະນາງສາວທີ່ຂຶ້ນແທນຜູ້ກ່ຽວນີ້ ແມ່ນວ່າທາງການລາວເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງອະທິບາຍໃຫ້ຊາບບໍວ່າ ມັນ ມັນ ມັນເປັນແນວໃດ ຫຼືວ່າບັນຫາມັນມີຫຍັງແທ້ນີ້ ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງອອກ ມາເນາະ ເພາະວ່າທາງຜູ້ທີ່ຖືກປົດນີ້ກະບໍ່ໄດ້ຊີ້ແຈງອີ່ຫຍັງອອກມາ ພຽງແຕ່ວ່າສະຫຼະຕຳແໜ່ງລະ ລະກະ ກະໝົດໄປ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ມັນເປັນທີ່ຮູ້ໄດ້ບໍວ່າ ໃນການເລືອກນາງງາມໃນຊຸດນີ້ນີ້ນະ ທີ່ວ່າຜູ້ຖືກປົດນັ້ນ ແນ່ນອນລະ ມັນໄດ້ລາງວັນຫຼາຍອັນເດ ຍົກຕົວຢ່າງເງິນຄຳບໍ ອັນນັ້ນອັນນີ້ ເປັນລາງວັນຫັ້ນນະ ໄດ້ເອົາໄປສົ່ງຄືນບໍ ຕາມລາຍງານກໍບອກວ່າຕ້ອງ ທຸກຢ່າງຕ້ອງສົ່ງ ສົ່ງຄືນທາງກອງປະກວດທັງໝົດເນາະ ໂອ ສົ່ງຄືນລຽບ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຕ້ອງເອົາໄປສົ່ງຄືນໝົດເນາະ ແມ່ນ ໂອ ກໍແປວ່າເປັນບັນຫາໜັກລະຊັ້ນເທາະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ